ສຸກສະບາຍດີທຸກໆທ່ານ ນີ້ແມ່ນຄຳເລັກ ທອງວິລຸຍ ຮ່ວມກັບ SBS Radio ເປັນພາສາລາວ ໃນມື້ທີ 5 ຫຼັງຈາກກັບມາຈາກໂຮລິເດ ໃນວັນທີ 14 ເດືອນມົກກະລາກ່ອນນີ້ ໃນພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ຂໍນຳເອົາຂໍ້ຂ່າວທີ່ເປັນທີ່ສຸດ ຈິດສົນໃຈ ສາລະຄະດີ ການວິເຄາະວິໄຈ ແລະ ການລາຍງານຂໍ້ຂ່າວຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງມາສະເໜີສູ່ທ່ານຟັງ ໃນພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ຂໍນຳເອົາເລື່ອງ ຫຼາຍໆປະເທດໃນໂລກນີ້ເຮັດຄືປະເທດອົດສະ ຕຣາເລຍ ກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ຂອງຄົນທັງຫຼາຍກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ຂຶ້ນຍົນເດີນທາງໄດ້ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍກັບຄົນອົດສະຕຣາລຽນສາຍເລືອດຫວຽດນາມ ທີ່ຕິດຄຸກຕິດຄອກ 12 ປີຍາວນານຢູ່ໃນປະເທດຫວຽ ດນາມ ຍ້ອນທີ່ຜູ້ກ່ຽວເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ ຫວຽດທັງ ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກສົ່ງຄະນະພິເສດຄະນະໜຶ່ງໄປຮອດໄປເຖິງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ແລ້ວ ເພື່ອກວດຕາມຫາຈຸດທີ່ມາທີ່ໄປ ຂອງໂຄວິດ-19 ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ກຳລັງເລີ່ມສັກກັນຂຶ້ນໃນອາຊີ ແລະ ຂໍ້ຂ່າວຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງມາເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງ ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນສຳລັບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ຜູ້ນຳຝ່າຍຕົກກັນຂ້າມຂອງລັດຖ ະບານຣັດເຊຍກັບຄືນສູ່ຣັດເຊຍແລ້ວ ລັດ Western Australia ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຮັບເອົາຄົນເດີນທາງຈາກລັດວິກໂທເຣຍແລ້ວບາດນີ້ ໃນດ້ານເຕະບານລູກມົນໆ Macarthur ພັງ Newcastle Jets ສຳເລັດ ຂ່າວທົ່ວໄປ ອາເລັກຊີ ນາວາລ ນີ ຜູ້ນຳຝ່າຍຕົກກັນຂ້າມ ແລະ ຕິຕຽນລັດຖະບານຣັດເຊຍ ຖືກຈັບໄວ້ໂດຍຕຳຫຼວດຣັດເຊຍ ພາຍຫຼັງທີ່ກັບຄືນໄປຮອດໄປເຖິງປະເທດຣັດເຊຍແລ້ວ ໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ທາງການເຢຍລະມັນຢັ້ງຢືນວ່າ ທ່ານນາວາລນີຖືກເບື່ອໂດຍແກັສປະສາດຄືໂນວິຈອກ ແຕ່ລັດຖະບານຣັດເຊຍປະຕິເສດບໍ່ຮັບຮູ້ວ່າຕົນເປັນຜູ້ວາງຢານັ້ນ ໂດຍອ້າງວ່າມັນບໍ່ມີຫຼັກຖານໃດໆວ່າຕົນໄດ້ກະທຳເຊັ່ນນັ້ນ ແຕ່ມື້ໜຶ່ງພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານ ປະກາດວ່າທ່ານຈະກັບຄືນສູ່ປະເທດຣັດເຊຍ ທາງການຣັດເຊຍຮ້ອງຂໍໃຫ້ສານກົດໝາຍຂອງປະເທດຣັດເຊຍກັກຂັງຜູ້ກ່ຽວໄວ້ ວ່າໄດ້ລະເມີດຂໍ້ຄວາມຄຳສັ່ງຂອງສານທີ່ໂຈະໂທດຂອງທ່ານໄວ້ ໂດຍການ ໃຫ້ໂອວາດຕໍ່ນັກຂ່າວໃນເມື່ອໄປຮອດໄປເຖິງສະໜາມບິນຣັດເຊຍ ທ່ານເວົ້າວ່າທ່ານດີອົກດີໃຈທີ່ກັບຄືນມາຮອດມາເຖິງປະເທດຣັດເຊຍແລ້ວ ທ່ານຊີ້ແຈງອະທິບາຍວ່ານີ້ແມ່ນປະເທດຂອງທ່ານ ແລະ ທຸກ ໆຄົນຖາມວ່າທ່ານຢ້ານກົວບໍ

ຕົນດີອົກດີໃຈນຳທີ່ທ່ານນາວາລນີກັບຄືນບ້ານແລ້ວນັ້ນ ທ່ານນາວາລນີຖືກນຳໄປອາໄສຢູ່ໃນປະເທດເຢຍລະມັນເຖິງ 5 ເດືອນ ເພື່ອຟື້ນດີຄືນຈາກການຖືກເບື່ອນັ້ນ ທ່ານເວົ້າວ່າການເບື່ອນັ້ນແມ່ນລັດຖະບາ ນຣັດເຊຍເປັນຜູ້ກະທຳຕໍ່ທ່ານ ກິດຈະການທຳມະໂລງຂອງປະເທດຣັດເຊຍເວົ້າວ່າ ການທີ່ທ່ານນາວາລນີອອກໄປຕ່າງປະເທດນັ້ນເປັນການລ່ວງລ້ຳຂໍ້ຜູກມັດຂອງການໂຈະໂທດຂອງທ່ານໄວ້ໃນປີ 2014 ກ່ຽ ວກັບການສໍ້ໂກງເງິນ ໃນຂາອອກໄປຍັງປະເທດເຢຍລະມັນນັ້ນ ທ່ານບໍ່ຮູ້ເມື່ອຄີງເກືອບຕາຍຢູ່ແລ້ວ ແລະ ຖືກອົງການຈັດຕັ້ງອັນໜຶ່ງຂອງປະເທດເຢຍລະມັນຊູຊີວິດທ່ານໄວ້ຈົນໄປຮອດໄປເຖິງປະເທດເຢ ຍລະມັນ ລັດຖະບານຣັດເຊຍເລື້ອຍໆມາປະຕິເສດວ່າບໍ່ມີຫຍັງພົວພັນກັບທີ່ທ່ານນາວາລນີຖືກເບື່ອນັ້ນ ຊາຍແດນ Western Australia Victoria ເປີດຄືນແລ້ວບາດນີ້ ໃນເວລານີ້ ລັດ Victoria ເປັນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງນ້ອຍກັບໂຄວິດ-19 ແຕ່ຄົນ ທີ່ເຂົ້າໄປຍັງ Western Australia ຈາກລັດ Victoria ຈຳຕ້ອງ ແຍກໂຕຢູ່ກິນ ແລະ ໃຫ້ກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ເມື່ອໄປຮອດໄປເຖິງ ທ່ານ McGowan ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Western Australia ເວົ້າວ່າ ການຕັດສິນໃຈໃດໆ ເພື່ອຜ່ອນຄາຍການຕ້ອງຫ້າມໃນຊາຍແດນ Western Australia ທີ່ຕິດກັບລັດ New South Wales ແລະ Queensland ຈະອີງໃສ່ການແນະນຳຂອງສາທາລະນະສຸກ

ໃນລັດ New South Wales ທາງການຕ່າງໆປະກາດວ່າຕົນຈະກວດເບິ່ງ hotel quarantine ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າລະບົບການຕ່າງໆກ່ຽວກັບ hotel quarantine ໃນລັດ New South Wales ມີຄວາມປອດໄພກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດຊູດານ ຄົນເປັນຢ່າງນ້ ອຍ 83 ຄົນສູນເສຍຊີວິດ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 97 ຄົນໄດ້ຮັບຄວາມບາດເຈັບ ຈາກການປະທະກັນລະຫວ່າງເຜົ່າຕ່າງໆ ຄົນຜູ້ໜຶ່ງຂອງເຜົ່າມາຊາລິດແທງຄົນຜູ້ໜຶ່ງຂອງເຜົ່າອາຣັບ ນີ້ພາໃຫ້ມີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນຢ່າງກ ວ້າງຂວາງໃນຊູດານ ສະມາຄົມດ້ານສິດທິມະນຸດຊົນຄື Darfur Bar Association ເວົ້າວ່າ ກຳລັງທະຫານກໍຈູ່ໂຈມຕີນະຄອນ El Geneina ແລະ ທີ່ຢູ່ເຊົາຂອງຄົນພັດຖິ່ນທີ່ຢູ່ໃກ້ໆກັບນະຄອນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ການຈູ່ໂຈມຕີນີ້ເກີດຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ ກຳ ລັງຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດເລີ່ມຖອນຕົນຖອນໂຕອອກໄປຈາກເຂດແດນດັ່ງກ່າວ ທາງການຂອງປະເທດລາຊະອານາຈັກນໍເວປ່ຽນແປງການແນະນຳຂອງຕົນກ່ຽວກັບຄົນທີ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນກັ ນໂຄວິດ-19 ຂອງບໍລິສັດ Pfizer ພາຍຫຼັງທີ່ມີປະມານ 13 ຄົນຕາຍຍ້ອນຢາດັ່ງກ່າວ ເມື່ອຖືກສັກໃຫ້ແລ້ວ ນອກນັ້ນກໍມີເຖິງ 33 ຄົນທີ່ແພ້ຢາດັ່ງກ່າວດ້ວຍ ເຊັ່ນ ເປັນຄີງຮ້ອນ ແລະ ເປັນວິນ ທຸກຄົນທີ່ຕາຍນັ້ນເປັນຄົນທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃ ນສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາທີ່ມີອາຍຸ 80 ປີ ນີ້ເວົ້າໄດ້ວ່າແມ່ນຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ວ່າເທາະ ຕັ້ງແຕ່ພາຍຫຼັງເດືອນທັນວາ ປີ 2020 ຄົນ 30 ພັນຄົນໃນປະເທດນໍເວຖືກສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ Steinar Madsen ຜູ້ອຳນວຍການການແພດ ຂອງ Norwegian Medicine Agency ເວົ້າວ່າ

ປະເທດອົດສະຕຣາລີຈະໃຊ້ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງບໍລິສັດ Pfizer ເຖິງບໍ່ຫຼຸດ 10 ລ້ານໂດສ ຮ່ວມດ້ວຍກັບຢາອື່ນໆຂອງບໍລິສັດອື່ນໆ ໃນປະມານໃນເດືອນໃນນີ້ ທ່ານ Greg Hunt ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກອົດສະຕຣາລີ ເວົ້າວ່າ ຄວາມປອດໄພເປັນສິ່ງລະດັບເອກສຳລັບປະເທດອົດສະຕຣາລີ ທ່ານກໍເວົ້າວ່າ ທ່ານຈະໃຫ້ອັບເດດ ເປັນປະຈຳກ່ຽວກັບສະຖານະການໃນປະເທດນໍເວນັ້ນ ສະຫະລັດອາເມລິກາຖະແຫຼງວ່າ ພາຍ ໃຕ້ລັດຖະບານໂດນັນ ທຣຳ ຕົນໄດ້ຖອນກຳລັງທະຫານຂອງຕົນອອກໄປຈາກປະເທດໂຊມາເລຍໝົດແລ້ວ ຄືປະມານ 700 ຄົນ ເມື່ອທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕ່າງໆທັງຫຼາຍບອກເຕືອນວ່າ ມັນບໍ່ດັກບໍ່ດີສຳລັບປະເທດໂຊມາ ເລຍ ຍ້ອນອາຄວາດາທີ່ມີສາຍພົວພັນກັບ Al-Shabab ຫົວຮຸນແຮງ ຍັງຈູ່ໂຈມຕີ ຈຸດຕ່າງໆຂອງພົນລະເຮືອນຕ່າງໆຢູ່ຕໍ່ໄປຢູ່ ກຳລັງທະຫານສະຫະລັດອາເມລິການັ້ນຊົດຊ່ວຍຝຶກຫັດກຳລັງໂຊມາເລຍ ເຊັ່ນກຳລັງພິເສດ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການເຄື່ອນໄຫວຂອງການຈະລາຈົນ ການຍົກຖອນອອກຈາກປະເທດໂຊມາເລຍນັ້ນ ມີຂຶ້ນກ່ອນໜ້າທີ່ໂຊມາເລຍຈະເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດຂຶ້ນໃນຂ້າງໜ້າບໍ່ນານນີ້ ເຈມ ຄອມເມ ອະດີດຜູ້ອຳນວ ຍການຕຳຫຼວດ FBI ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ສະໜັບສະໜູນ ການຈະເອົາໂທດເອົາກຳໂດນັນ ທຣຳ ການພິພາກສາການລົງໂທດໂດນັນ ທຣຳ ຈະເລີ່ມຂຶ້ນກ່ອນໜ້າມື້ໜຶ່ງທີ່ໂຈ ບິເດັນ ຈະຖືກສາບານໂຕຂຶ້ນເປັນປ ະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາແທນໂດນັນ ທຣຳ ຄອມເມກໍເວົ້າວ່າ ໂດນັນ ທຣຳ ຂີ້ຕົວະເພື່ອຫາເອົາການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນ ທ່ານຊີ້ແຈງຕໍ່ໂຊຟີ ຣິດຈ໌ ນະທີ່ Sky News ວ່າ

ເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາທີ່ຈະຖືກລົງໂທດເປັນຫວດທີສອງ ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາກຳລັງຖືກປົກປ້ອງຢ່າງໜາແໜ້ນໂດຍກຳລັງຕ່າງໆ ຍ້ອນການຢ້ານກົວວ່າ ຈ ະມີການຕໍ່ສູ້ກັນຂຶ້ນໃນມື້ສາບານໂຕຂຶ້ນເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາໂດຍໂຈ ບິເດັນ ແຜ່ນດິນໄຫວຄວາມແຮງ 6.2 ຣິກເຕີ ສັງຫານຄົນອິນໂດເນເຊຍໃນເກາະຊູວາລີຊີແຫ່ງປະເທດອິນໂດເນເຊ ຍຕາຍໄປແລ້ວບໍ່ຫຼຸດ 73 ຄົນ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນສຸກແລ້ວນີ້ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 800 ຄົນໄດ້ຮັບຄວາມບາດເຈັບດ້ວຍ ກິລາ ໃນດ້ານເຕະບານລູກມົນໆ ມີຢູ່ວ່າ Newcastle Jets ປະລາໄຊໃຫ້ແກ່ມາຄາເຕີ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ສອງ ປະຕູຕໍ່ໜຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ມາຄາເຕີກະໂດດຂຶ້ນໄປຢູ່ໃນຈອມຂອງບັນໄດຂອງການແຂ່ງຂັນເຕະບານກັນຂັ້ນເອລີກແລ້ວ ໄຊນີ້ເກີດຂຶ້ນທີ່ສະໜາມກິລາແມັກໂດນັນ ໃນເມືອງນິວແຄດໂຊ ຂອງລັດນິວເຊົາເວວ 1 ໂດ ລາອົດສະຕຣາລີ ຖືກກັບ 77 ເຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ 0.64 ຢູໂຣ 5 ຢວນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 17,780.81 ດົງຫວຽດນາມ 3,116.75 ຫຼຽນຂະເໝນ 23.17 ບາດໄທ 7,161.66 ກີບລາວ ດິນຟ້າອາກາດສຳລັບມື້ອື່ນ Melbourne ຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ 14-19 Canberra ຈະແດດ 12-28 Sydney ອາດຈະຕົກຝົນ shower ເຊົ້າໆ 19-25 Brisbane ຈະຕົກຝົນ shower 22-29